ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ກ່ຽວກັບຂ່າວ ຂ່າວຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ກໍມີຢູ່ວ່າ ທ່ານສົມດີ ມີໄຊ ລາຍງານມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປະເທດໄທຕຽມເນື້ອຕຽມຕົວສ້າງສະຖານທີ່ ຫຼືວ່າສະຖານີການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໃໝ່ ກ່ຽວ ກັບເລື່ອງນີ້ ທ່ານເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ ຊຶ່ງເລື່ອງຂອງການສ້າງສະຖານີຂົນສົ່ງສິນຄ້າ

ຂະນະນີ້ເນາະ ກໍຢູ່ລະຫວ່າງກະບວນການເວນຄືນທີ່ດິນ ແລະຕຽມການກໍ່ສ້າງ ໃນສ່ວນທີ່ພາກລັດຮັບຜິດຊອບ ການກໍ່ສ້າງກະຊິເລີ່ມຂຶ້ນລະຫວ່າງປີ 2022 ເຖິງ 2024 ແລະຄາດວ່າຊິເປີດໃຊ້ບໍລິການໄດ້ນີ້ກະ 2025 ເນາະ ອັນ ຄັນຊິເວົ້າເລື່ອງປະເທດ 3 ປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະເທດໄທ ກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງທີ່ວ່າມີໂຄງການນີ້ນະ ແມ່ນວ່າປະເທດລາວມັນກະມີພົນລະເມືອງພຽງແຕ່ 7 ລ້ານ ຫວຽດນາມປະມານ 80 ລ້ານ ແລະສາທ າລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຫັ້ນ ມັນມີ 1,400 ລ້ານປາຍພຸ້ນ ແລະທ່ານເວົ້າວ່າສ່ວນໜຶ່ງກໍແມ່ນວ່າເພື່ອນຳສິນຄ້າໄປຈີນວ່າຊັ້ນເຖາະ ແລະໂຄງການຕ່າງໆ ຈາກນະຄອນພະນົມຂ້າມສະພານເຂົ້າໄປແຂວງຄຳມ່ວນ ແ ລະກະຂຶ້ນໄປປະເທດຫວຽດນາມຫັ້ນນະ ທາງການໄທເພິ່ນໄດ້ລະບຸໃຫ້ຮູ້ບໍ່ວ່າ ສາຍຕາຂອງເພິ່ນມອງເບິ່ງປະເທດຈີນນີ້ ແມ່ນວ່າເອົາສິນຄ້າຈາກນະຄອນພະນົມຫັ້ນໄປແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະກະຂຶ້ນໄປເມືອ ງວິນ ແລະກະ

ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ທີ່ວ່າກຳລັງຈະສ້າງ ຫຼືວ່າສ້າງຢູ່ໃນເວລານີ້ນະ ແມ່ນຢູ່ໃສ ບໍ່ແມ່ນໃກ້ໆກັບສະໜາມບິນເກົ່າຂອງທະຫານຂອງນະຄອນພະນົມ ຫຼືວ່າກັບກາຍມາເປັນສະໜາມບິນເອກະຊົນ ຫຼືວ່າພົນລະເຮືອ ນ ຫຼືວ່າມັນຢູ່ໃກ້ກັບສູນອົບພະຍົບເກົ່າຂອງຄົນລາວທີ່ນາໂພບໍ່ ຫຼືວ່າຢູ່ໃສເນາະ ອັນນີ້ກະບໍ່ ບໍ່ໄກກັນປານໃດເນາະ ເພາະວ່າມັນຢູ່ຕຳບົນອາດສາມາດ ອຳເພີເມືອງນະຄອນພະນົມ ຢູ່ໃນເຂດອຳເພີເມືອງ ກໍຖື ວ່າບໍ່ໄກເນາະ

ກະເປັນໂຄງການໃຫຍ່ພໍສົມຄວນຢູ່ ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ